ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການມີໜີ້ມີສິນອັນມະຫາສານມາກມາຍ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ທີ່ມອງເບິ່ງການປະພຶດໃນດ້ານການບໍລິໂພກ ແລະ ທ່າທີໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ຮຽນຮູ້ວ່ າບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີໜີ້ສິນມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ການຄົ້ນຂວາຍນັ້ນກໍຮູ້ເຫັນວ່າຊາວໜຸ່ມໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄປເພິ່ງພາອາໄສການຢືມເງິນຢືມຄຳຈາກຜູ້ອື່ນດ້ວຍ ການຄົ້ ນຂວາຍທີ່ມອງເບິ່ງການປະພຶດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ທ່າທີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ເຫັນວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຄົ້ນຂວາຍບໍ່ສະບາຍຈິດບໍ່ສະບາຍໃຈກັບຄວາມສາມາດທີ່ຈະເສຍຄ່າເ ຊົ່າບ້ານເຮືອນ ການສຶກສາເບິ່ງຂອງສູນກາງ Consumer Policy Research Centre ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລະຫວ່າງເດືອນ 5 ສາກົນຮອດເດືອນ 7 ສາກົນ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະເລີຍ ໄປເພິ່ງພາອາໄສການຢືມເ ງິນຢືມຄຳຈາກຄົນອື່ນໆ ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍນັ້ນເປັນຈຳພວກທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າໃບບິນຕ່າງໆກວ່າຄົນທົ່ວໄປເຖິງສອງສາມເທົ່າ ແລະ ຜູ້ດັ່ງກ່າວເຖິງໜຶ່ງສ່ວນສາມຫ່ວງໃຍກັບຄ່າຊັບພະຍາກອນພະລັງ ລໍເຣນ ໂຊໂລມອ ນ ຜູ້ນຳການບໍລິຫານຂອງສູນກາງດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍແບກຫາມພາລະກິດການເງິນກວ່າຄະນະຄົນອື່ນໆໃດໆ ວ່າ ຢ່າງມາກມາຍພວກເຂົາເຈົ້າໄປເພິ່ງພາອາໄສການຢືມເງິນຈາກຄອບຄົວ ແລ ະ ເພື່ອນໆ ພວກເຂົາເຈົ້າມາກມາຍໄປຢືມເງິນແບບ personal loan ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຢືມເງິນ personal loan ບໍ່ໄດ້ ກໍໄປເພິ່ງພາອາໄສການຢືມເງິນໃນມື້ເບີກເງິນ ແລະ ມາກມາຍຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມກໍພາກັນໄປເພິ່ງການຜ່ອນຄາຍສຸ ກເສີນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຄ້ຳຈູນຊຸມຊົນໃນເດືອນນີ້ດ້ວຍ ມັນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄປເພິ່ງພາອາໄສທຸກວິທີທາງທີ່ມີໄວ້ບໍລິການ ແລະ ວິທີທາງຕ່າງໆນັ້ນໜັກໜ່ວງເຕີບ ທີ່ ຢ່າງແນ່ນອນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະເພພັງລົງ ຊາວໜຸ່ມກໍເປັນຈຳພວກທີ່ຄົງບໍ່ເສຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ຄ່າຊັບພະຍາກອນພະລັງ ກວ່າຄົນທົ່ວໄປເຖິງສອງເທົ່າ ໂດຍທີ່ 10 ເປີເຊັນ ກະທຳແບບນີ້ໃນ ໄລຍະນີ້ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆໂດຍເຄຣດິດຄາດ ແມ່ນວ່າ 80 ເປີເຊັນບໍ່ເສຍຄ່າໜີ້ສິນບັດເຄຣດິດຄາດ ເມື່ອທີ່ພົນລະເມືອງທົ່ວໄປບໍ່ເສຍຄ່ານັ້ນ ແມ່ນວ່າມີພຽງແຕ່ 3 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມ ນ້ອຍກໍເປັນຈຳພວກທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າປະກັນໄພເຖິງສາມເທົ່າພຸ້ນ ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍເປັນຜູ້ທີ່ເຊົ່າທີ່ຢູ່ເຊົາ ແລະ ຫຼຸດ 50 ເປີເຊັນໜ້ອຍໜຶ່ງຂອງຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີໜີ້ສິນໃນການຊື້ບ້ານ ເຮືອນ ເປັນຄົນທີ່ຫ່ວງໃຍກັບທີ່ເສຍຄ່າເຊົ່າ ແລະ ໜີ້ສິນໄດ້ໃນເດືອນກໍລະກະດາແລ້ວນີ້ ໂດຍບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ບາງຄົນຈຳຕ້ອງໄປຫາເອົາທີ່ຢູ່ເຊົາທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ມັນບໍ່ມີແຕ່ບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ ມນ້ອຍທີ່ຫ່ວງໃຍກັບຄວາມສາມາດທີ່ຈະມີສິ່ງທີ່ວ່າເປັນດ້ານການຢູ່ກິນ ເກືອບ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ເຊົ່າທີ່ຢູ່ເຊົາບັດນີ້ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບທີ່ຈະເສຍຄ່າເຊົ່າໄດ້ ນີ້ແມ່ນມີທະວີຂຶ້ ນຈາກ 37 ເປີເຊັນຂອງຄາວເດືອນ 5 ສາກົນປີນີ້ເອງ ບັດນີ້ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງກິນໄດ້ ກໍກັບກາຍເປັນບັນຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍທີ່ 29 ເປີເຊັນມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບການຊື້ຂອງກິນ ນີ້ແມ່ນທັງ ພວກທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງ ແລະ ນະຄອນຕ່າງໆ ແຕ່ມັນກໍມີຂ່າວດີຢູ່ດອກ ຄືວ່າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ ຄົນທັງຫຼາຍຊາບ ແລະ ຮູ້ເຖິງກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ທີ່ມີໄວ້ບໍລິການ ຖ້ າຫາກໃຜມີບັນຫາໃນດ້ານການເງິນ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.moneysmart.gov.au ຫຼື ໂທຫາ National Debt Helpline ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 1800 007 007 1800 007 007